SBS Radio ຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນ Dementia ໂລກສະໝອງເຊື່ອມໄດ້ Dementia ໂລກສະໝອງເຊື່ອມ ເປັນອາການ ຫຼືວ່າສາເຫດ ທີ່ຢືນຢູ່ໃນລະດັບທີສອງຂອງການຕາຍຂອງຄົນທັງຫຼາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທັງປວງ ແລະ ມັນກໍເປັນສາເຫດນຳໜ້າອັນໜຶ່ງຂອງການຕາຍຂອງຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງໃນປະເທດນີ້ດ້ວຍ ບັດນີ້ເປັນຄັ້ງແລກໆ ທີ່ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກມີຄວາມແນະນຳອອກມາ ທີ່ວ່າການມີລວດລາຍຊີວິດອັນສົມບູນດີ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທີ່ຈະເປັນໂລກປະສາດ ຫຼືວ່າສະໝອງເຊື່ອມເສຍ ໃນເວລານີ້ ພົນລະເມືອງອົດສະຕຣາເລຍເຖິງ 500,000 ຄົນເປັນ Dementia ຢູ່ ຄືເປັນໂລກສະໝອງເຊື່ອມເສຍ ແລະ ຕົວເລກດັ່ງກ່າວກໍທ ະວີຂຶ້ນໃນທຸກໆມື້ຢູ່ Dementia ເປັນພະຍາດອັນສະເພາະຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີວີ່ແວວຕ່າງໆ ທີ່ສ້າງຄວາມບໍ່ປົກກະຕິທີ່ແຕະຕ້ອງສະໝອງຂອງຄົນເຮົາ ມັນແຕະຕ້ອງຄວາມຄິດ ກິລິຍາຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນການ ກະທຳສິ່ງຕ່າງໆປະຈຳວັນ ຈົນວ່າມັນໄປແຕະຕ້ອງຊີວິດຂອງສັງຄົມ ແລະ ການເຮັດວຽກເຮັດການຂອງຄົນທີ່ຖືກມັນບຸກລຸກ ຍານາງ Margaret Loden ມີອາຍຸ 91 ປີ ແຕ່ລູກສາວຂອງຍານາງທີ່ຢູ່ໃນໄວ 50 ເປັນ Alzheimer ຄວາມຊົງຈຳເ ຊື່ອມ Alzheimer ແລະ Dementia ມັນບໍ່ຄືກັນ

ຍານາງບໍ່ຮູ້ຊ້ຳວ່າເຮົາສາມາດເປັນມັນໃນອາຍຸໜຸ່ມນ້ອຍຫຼາຍ ຍານາງບໍ່ສາມາດນຶກຄິດວ່າມັນແມ່ນຍ້ອນຫຍັງ ຍານາງເປັນ Dementia ມາແລ້ວປະມານປີເຄິ່ງ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ຍານາງເຄີຍມີຊີວິດຊີວາຫຼາ ຍແທ້ໆ ບັດນີ້ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ອອກຄວາມແນະນຳອອກມາ ທີ່ສະເໜີວິທີການຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອມເສຍຂອງຄວາມນຶກຄິດ ແລະ ການເປັນສະໝອງເຊື່ອມ ດຣ ນີຈ າ ຊໍດຣີ ໂຄສົກຕາງໜ້າອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເວົ້າວ່າ

ຄົນທັງຫຼາຍສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໂລກສະໝອງເສື່ອມໄດ້ ໂດຍອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ບໍ່ດູດຢາດູດ ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ສຸລາທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຄວບຄຸມນ້ຳໜັກຂອງຮ່າງກາຍ ກິນອາ ຫານອັນສົມບູນດີ ແລະ ມີຄວາມດັນໂລຫິດທີ່ສົມບູນ ຄວບຄຸມໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ ແລະ ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ອະນຸສາດສະດາຈານ Michael Woodward

ການທີ່ສະໝອງເສື່ອມເລີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມນຶກຄິດເສຍຫາຍຂຶ້ນ ສາດສະດາຈານ Woodward ເວົ້າວ່າ ດີເມັນເຊຍ ໂລກສະໝອງເສື່ອມ ເປັນບັນຫາທົ່ວໂລກນີ້ ທີ່ມີຄົນເປັນອາການນັ້ນແບບໃດແບບໜຶ່ງ ໃນທຸ ກໆ 2 ວິນາທີ

ແລະ ອິນເດຍ ທີ່ນີ້ແປວ່າມີຄົນເປັນໂລກສະໝອງເສື່ອມທະວີຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍນີ້ມັນເປັນບັນຫາຂອງການແກ່ຊະລາ ແລະ ມັນຄົງເປັນທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະເວົ້າວ່າ ລວດລາຍບາງຢ່າງຂອງຊີວິດຂອງເຮົາບໍ່ຊ່ ວຍປ້ອງກັນໂລກສະໝອງເສື່ອມ ຕົວເລກຂອງຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາເລຍ ຄື ABS

so we can do something about that we can do something about our physical exercise we can increase that probably a minimum of about 20 minutes five times a week is sufficient we need to also look at our mental activity keeping our brain stimulated we need to remain socially engaged
dr chu t r e

Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.